ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລາວຂາດລາຍຮັບ ຫຼື ມີລາຍຮັບຫຼຸດລົງ ເມື່ອບໍ່ສາມາດສົ່ງສິນຄ້າອອກໄປຂາຍຕ່າງປະເທດໄດ້ ແຕ່ກໍມີບາງຂະແໜງກາ ນທີ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກມາດຕະການຫຼຸດທອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍການປິດປະເທດ ຫຼື ແຂວງຕ່າງໆໄວ້ເປັນການຊົ່ວຄາວນີ້ ກິ່ງສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຈາ ກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບນັກທຸລະກິດດ້ານການປູກຝັງສອງທ່ານ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ບັນດາທ່ານທີ່ຕິດຕາມຂ່າວອາດຈະໄດ້ຍິນເປັນປະຈຳເນາະວ່າ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ເກີດຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກືອບວ່າທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດຂອງລາວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າ ງໜັກ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການປິດປະເທດໄວ້ບໍ່ໃຫ້ຄົນເດີນທາງອອກເຂົ້າປະເທດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີກໍລະນີຈຳເປັນທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳເພື່ອສົ່ງອອກ ດັ່ງໃນກໍລະນີຂອງນັກທຸ ລະກິດຍິງຄົນໜຶ່ງ ທີ່ປູກມັນຕົ້ນ ເພື່ອສົ່ງຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າຈີນ ແລະ ພໍ່ຄ້າໄທ ຊຶ່ງທ່ານນາງເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້ ຕະຫຼາດດຽວນີ້ຫັ້ນ ກຳລັງຊິໄດ້ໄປຂຸດມັນຕົ້ນເນາະ ແຕ່ວ່າຕະຫຼາດຮອງຮັບນີ້ ເຂົ້າໄປບໍ່ໄດ້ ໄທກໍໄປບໍ່ໄດ້ ໃສ ກໍໄປບໍ່ໄດ້ ບາດນີ້ມາເຊັນສັນຍາກັບ CP ເຂົາກໍ ອືມ ເຕັມ ເຂົາໂກຕາຂອງເຂົາມີຢູ່ແລ້ວ ກໍເລີຍຢູ່ຊັ່ງມັ່ງນັ້ນນີ້ແຫຼະ ເພື່ອໃຫ້ຢູ່ລອດໄດ້ນັ້ນ ທ່ານນາງບອກວ່າ ແລ້ວບາດນີ້ມາຫັນ ເອົາ ມາເອົາອັນນັ້ນອອກປາ ກະຂາ ຍທຸກ ທຸກໆສາມເດືອນ ແລ້ວແຕ່ເຂົາຈະຕ້ອງການ ເພາະວ່າທາງປູກຝັງນີ້ ດຽວນີ້ກຳລັງວ່າຊິປູກຜັກ ຖ້າວ່າໄດ້ທຶນ ທຶນນີ້ກໍບໍ່ທັນໄດ້ເດ ອີງຕາມບົດລາຍງານສັງລວມຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍ ບາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ຈາກວິກິດການຂອງໂຄວິດ-19 ຂອງສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າລາວແລ້ວ ຂະແໜງການກະສິກຳກວມເອົາ 15.7 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາ ຍໃນ ຫຼື GDP ແລະ ກວມເອົາແຮງງານເກືອບຮອດ 70 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນລາວ ຄ້າຍຄືກັນກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທ່າມກາງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳດ້ານການກະເສດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກິດກະສິກຳແບບກະເສດສັນຍາ ຍ້ອນການຢຸດຊະງັກຂອງຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການຈຳກັດການຂົນສົ່ງຜ່ານທັງແຂວງຕໍ່ແຂວງ ແລ ະ ຜ່ານແດນ ເພື່ອສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳໄປປະເທດໃກ້ຄຽງ ພ້ອມກັນນັ້ນ ດັ່ງທີ່ VOA ໄດ້ສະເໜີໄປເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທ່ານໜຶ່ງໃນກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຍອມຮັບວ່າ ການສົ່ງອອກຜົນຜະ ລິດກະສິກຳທີ່ລາວໄດ້ຮັບສິດພິເສດທາງການຄ້າຈາກຈີນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມແດນໄປຫາປະເທດ ດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວ່າກໍຍັງມີທຸລະກິດບາງຢ່າງໃນຂະແໜງການກະສິກຳ ເຊັ່ນ ຜັກສົດ ແລະ ໝາກໄມ້ ກັບໄດ້ຮັບ ໂອກາດພັດທະນາຕົນເອງຂຶ້ນ ເມື່ອສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດເຊັ່ນໄທ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າມາແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນ ຕະຫຼາດພາຍໃນລາວ ແບບສະດວກສະບາຍໄດ້ແບບເມື່ອກ່ອນ ດັ່ງການໃຫ້ສຳພາດຂອງນັກທຸລະກິດທ່ານໜຶ່ງ ໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ທີ່ປູກຜັກ ແລະໝາກໄມ້ ແລະລ້ຽງປາ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປີດເຜີຍສູ່ VOA ຟັງວ່າ ມາດຕະການປິດປະເທດ ໃນຊ່ວງຫຼາຍເດືອນ ຍ້ອນການລະບາດຢ່າງໜັກຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວມີໂອກາດຂະຫຍາຍການຜະລິດໄດ້ຫຼ າຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້ ປູກຜັກສະລັດ ພືດອື່ນແຊມ ກຳລັງປູກກັນນີ້ແຫຼະ ມີໝາກເອີ ໝາກ ເອີ ພວກອັນນ່າ ໝາກຫຸ່ງຊີ້ນະ ເອີ ໝາກສີດານັ້ນ ສີດາ ໝາກໄມ້ ໝາກຂຽບ ໝາກລະມຸດ ສີດານີ້ຖືວ່າໄດ້ຜົນແລະ ມີຕະ ຫຼາດ ມີບົດຮຽນ ມີຫຍັງຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍຢ່າງແລ້ວ ໝາກສີດາຫັ້ນນະ ສະເລ່ຍໜຶ່ງ ອາ ເດືອນໜຶ່ງ ມັນຢູ່ປະມານ 200 ກິໂລນີ້ແຫຼະ ເຂົາຢາກໄດ້ມື້ລະ 500 ກິໂລພຸ້ນເດ້ ອັນ ໝວດ ອັນ ເຫັນເຟສເຈົ້າຂອງ ລາວເຂົ້າມາຖາມ ໝາ ກສີດາໄທມັນເຂົ້າມາຍາກແລ້ວເດ້ ເຂົາຢາກໄດ້ 5 500 ກິໂລຕໍ່ມື້ ສາມາດຜະລິດໃຫ້ໄດ້ບໍ່ ໂອ້ຍ ຕາຍລະວ່າ 500 ກິໂລນີ້ ມັນຕ້ອງເປັນ 10 10 ເຮັກຕາພຸ້ນແຫຼະ ເນື້ອທີ່ຂອງສວນທັງໝົດ 2 ເຮັກຕາ ປະມານ ປະມານ 2 ເຮັກຕ າເຄິ່ງນີ້ແຫຼະ ຕະຫຼາດ ເຈາະຕະຫຼາດ ຂ້ອຍສິຊື່ນີ້ ຍັງບໍ່ໄດ້ໄປຮ້ານ ຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ້ານອາຫານ ບໍ່ໄດ້ ຜູ້ນີ້ວ່າ 5 ໂລເດີ ຜູ້ນີ້ 10 ໂລເດີ ສະຫຼຸບແລ້ວ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ພາໃຫ້ມີການປິດປະເທດໃນແ ຂວງຕ່າງໆ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າກະສິກຳຂອງລາວ ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກຳຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອສົ່ງອອກ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ແຕ່ວ່າມັນພັດເຮັດໃ ຫ້ທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະນ້ອຍໃນປະເທດ ມີໂອກາດໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງ ເມື່ອບໍ່ມີຜົນຜະລິດກະສິກຳຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຂົ້າມາແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດພາຍໃນໄດ້ຢ່າງສະດວກນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ປະ ຖຳມະວົງ VOA